विषयः आपस्तम्भगृह्यसूत्रं प्रस्तोत श्रीकिरणावधानी मत्तूर्ग्रामः अस्मिन् व्याख्याने प्रतिपाद्यविषयाः एवं भवन्ति प्रथमं सूत्र आचारशब्दयोः निर्वचनं यज्ञभेदानां प्रस्तावः तेषां नित्यत्वम् अनन्तरं प्रथमसूत्रार्थविचारः अनन्तरं क्रमशः सूत्राणां विवरणं तत्र पुण्याः शब्दार्थः विस्तरेण प्रतिपाद्यते अनन्तरम् उदगयनादिसूत्रोक्तानाम् अपवादाः क्वचन नियमाः तत्र ज्योतिषशास्त्रसंवादश्च प्रस्तूयते तृतीयादिसूत्रार्थाः अनन्तरं विव्रियन्ते पितृविषये विशेषाश्च तथा प्रायश्चित्तादिकं तत्रापि पितृये विशेषाः ప్రస్తూయంతే అనంతరం सर्वप्रधानहोमपूर्वाङ्गकर्माणि प्रतिपाद्यन्ते तत्र अग्नेः इन्धनं परिस्तरणादिकं प्रथमम् अनन्तरं पात्रसाधनं तद्भेदाः दैवे मानुषे पित्र्ये च कार्ये अनन्तरं पवित्रप्रोक्षणीयसंस्काराः तदनु उत्पवनप्रणीता आज्यादिसंस्काराः ब्राह्मणनिषादनञ्च विव्रियते अनन्तरम् उद्योतन पर्यग्निकरण अङ्गारप्रत्यूहनादि अनन्तरं द्रव्यादिसंस्कारः प्रधानहोमशेषाश्च प्रतिपाद्यन्ते